SBS Radio ການປະທ້ວງບໍ່ໃຫ້ຄົນຮົງກົງຖືກຈັບສົ່ງໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງເສລີປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງ ຍັງຟົດ ຟື້ນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແລະ ການທີ່ປະຊາຊົນຮົງກົງປະທ້ວງຕຳຫຼວດຮົງກົງກໍຍືດຍາວຕິດຕິດຕໍ່ກັນມາແລ້ວ 3 ມື້ ໂດຍມີການປະທ້ວງແບບຢຸດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຮົງກົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັ ນທີ 5 ສິງຫາ ຂອງວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ປະຊາຊົນທີ່ປະທ້ວງໃນຮົງກົງພາກັນຂວາງກັ້ນ ປິດຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການລົດໄຟໃນຮົງກົງຢຸດສະງັກໄປມາບໍ່ໄດ້ ເປັນອຳມະພາດໃນໄລຍະທີ່ມີຄົນຂີ່ລົດໄ ຟຫຼາຍ ນີ້ເກີດຂຶ້ນທົ່ວຮົງກົງ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຮຽກໃຫ້ມີການປະທ້ວງໂດຍຢຸດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ 5 ແລ້ວນີ້ ລົດໄຟຮົງກົງໃນບາງຫົນແຫ່ງ ຖືກຂວາງກັ້ນບໍ່ໃຫ້ແລ່ນອອກໄປຈາກສະຖານີໄດ້ ແລະ ຫຼາຍເສັ້ນສາຍຂອງລົດໄຟຮົງກົງ ຄື Mass Transit Railway ຖືກໂຈະໄວ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ຖ້ຽວບິນບໍ່ຫຼຸດ 200 ຖ້ຽວກໍຖືກລົບລ້າງ ແລະ ອຸບໂມງ Cross Harbour Tunnel ຂອງຮົງກົງກໍຖືກຂວາງກັ້ນປິດໄວ້ ຫ້ອງການ ແລະ ສູນກາງການຄ້າການຂາຍຂອງຮົງ ກົງກໍຖືກຜູ້ປະທ້ວງ

it was her. But furthermore, she constantly empower the ຍານາງ ແຄຣີ ແລມ ເປັນຜູ້ສະເພາະໃນການຮັບຜິດຊອບຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຮົງກົງຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຄົນບໍ່ຫຼຸດ 80 ລາຍໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບໃນໄລຍະການຢຸດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປະທ້ວງ ທັງກໍມີປະ ມານ 420 ຄົນຖືກຈັບໄວ້ ຕໍ່ແຕ່ວັນຈັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາດ້ວຍ ຕຳຫຼວດຮົງກົງເວົ້າວ່າ ຕໍ່ແຕ່ມີການປະທ້ວງຂຶ້ນ ພວກເພິ່ນໃສ່ລະເບີດນ້ຳຕາເຖິງ 1,000 ລູກ ແລະ ລູກກະສຸນທີ່ເປັນຢາງເຖິງ 160 ລູກ ແຕ່ ກົງວິງເຈີນ ທີ່ເ ປັນໂຄສົກຂອງຄວາມສຳພັນສາທາລະນະຊົນຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງເນັ້ນວ່າ If the protesters use a certain level of violence against our officer then we will use the appropriate level of force So I couldn't estimate uh, uh, what do you mean by the maximum level use of force. And of course, uh, along our spectrum of the use of force, uh, we have a lot of different options. But I could assure you that ຕຳຫຼວດຮົງກົງໃຊ້ພຽງແຕ່ກຳລັງອັນສົມມາສົມຄວນປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ປະທ້ວງ ການປະທ້ວງຕ່າງໆ ໃນຕອນຕົ້ນເຈາະຈົງໃສ່ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານແຄຣີ ແລມ ທີ່ຈະຈັບສົ່ງຄົນຮົງກົງໄປປະເຊີນໜ້າກັບນິຕິບັນຍັດຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກົດໝາຍນີ້ຖືກປັດຖິ້ມໄປແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ປະທ້ວງໃນຮົງກົງກັບກາຍເປັນການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ໂຕສຳລັບລັດຖະບານ ຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຮົງກົງ ພາຍຫຼັງທີ່ຮົງກົງຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈາກປະເທດອັງກິດ ຄົນຮົງກົງເຫັນວ່າກົດໝາຍຂອງແຄຣີ ແລມ ຈະເປັນການເ ປີດປະຕູປະຕ່າງໃຫ້ພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມາຄວບຄຸມເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງ ຈາກການທີ່ອັງກິດ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນເອກະສັນກັນກ່ຽວກັບອະນ າຄົດຂອງຮົງກົງ ໃນເມື່ອທີ່ຮົງກົງຍັງຢູ່ໃນກຳມືຂອງປະເທດອັງກິດຢູ່ ແມ່ນວ່າຮົງກົງ ເມື່ອຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແລ້ວ ຈະປົກຄອງຕົນເອງໂດຍຕົນເອງເຖິງ 50 ປີ ພາຍໃຕ້ສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຮຽກວ່າປະເທດດຽວສອງລະບົບ ຄືຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງໃນແບບເສລີປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແຕ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່

ໄປສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ເປັນຄັນຕະລະບັດປິດບັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະທ້ວງ ທີ່ຍານາງເຕືອນວ່າຈະເປັນການທຳລາຍຮົງກົງ ຜູ້ປະທ້ວງຮຽກໃຫ້ຍຸບສະພາປະຊາຊົນຮົງກົງ ໃຫ້ມີການສືບ ສວນເບິ່ງການທີ່ຕຳຫຼວດຮົງກົງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ໃຫ້ຮົງກົງມີການປົກຄອງໂຕເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ລັດຖະບານຂອງຍານາງຈະບໍ່ກົ້ມຫົວລົງໃຫ້ແກ່ການກົດດັນນັ້ນ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຕ່າງໆໂດຍປະຊາຊົນຮົງກົງ ແມ່ນວ່ານັກກົດໝາຍຮົງກົງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍພາກັນອອກມາປະທ້ວງໃຫ້ທາງການຮົງກົງປ່ ອຍໂຕ ແລະ ບໍ່ເອົາເລື່ອງເອົາລາວຄົນຮົງກົງທີ່ຖືກຈັບໄວ້ຍ້ອນການປະທ້ວງຕ່າງໆນັ້ນດ້ວຍ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພ້ອມກັບທັງໝົດນັ້ນ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ການອົດກັ້ນຕ່າງໆຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນກຳລັງໝົດໄປຢູ່ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ບໍ່ຄວນມີໃຜກະຕວງກ່ຽວກັບທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະແກ້ໄຂບັນຫາຮົງກົງ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງທ່ຽງທຸ່ນ ຂອງຮົງກົງໄວ້ ແລະ ກ່ອນນີ້ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກໍອອກມາຖະແຫຼງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທັງຊ້ອມກຳລັງຕ່າງໆດ້ວຍ ອັນທີ່ເປັນການມອງເຫັນວ່າແມ່ນແນໃສ່ການປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ແຕ່ພັກ ລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະກະໂດດເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທ້ວງໃນຮົງກົງນັ້ນຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກມອງເບິ່ງຢູ່ ຍ້ອນທີ່ວ່າຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງໂດຍຕົນເອງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ຮົງກົງຖື ກມອບຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍໃຕ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ One Country, Two Systems ຄືປະເທດດຽວ ສອງລະບົບ ແຕ່ມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຍ້ອນທີ່ວ່າໃນອະດີດ ພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນບໍ່ແຄຫຍັງຫຼາຍໜັກ ໃນການປາບປາມຄົນຂອງຕົນເອງ ດັ່ງການປະທ້ວງໃຫຍ່ທີ່ສະໜາມຫຼວງ Tiananmen ທີ່ພາກລັດໃຊ້ກຳລັງຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ຮອບດ້ານ ປາບປາມ ທຳຮ້າຍ ຂ້າຖິ້ມ ຜູ້ທີ່ປະທ້ວງຕ່າງໆ ທີ່ສະໜ າມຫຼວງ Tiananmen ນັ້ນ ແລະ ຈີນກໍມີການກະທຳ ພຶດຕິການຕ່າງໆ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃສ່ຕີເບດ ແລະ ເຜົ່າຢູກາ ມູສລິມ ທີ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ຄົນຢູການັ້ນມີເຖິງປະມານ 1 ລ້າ ນ 6 ແສນຄົນ Enjoy more stories in your language by visiting sps.com.au.